ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງເຫັນວ່າ ການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃດໆ ເຖິງສອງເຂັມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປົກປ້ອງໂຄວິດ-19 ຄືກັນ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນວ່າ ການ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 2 ເຂັມ ໂດຍໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃດໆກໍຕາມ ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງສູງສຸດໃນການຕໍ່ຕ້ານແດລຕາ ເຖິງຫຼາຍເດືອນໄດ້ຄ້າຍຄຽງກັນ ນັ້ນເປັນຂ່າວ ເປັນຂ່າວເມື່ອທີ່ນິວຢອກ ແລະ ບໍລິວູດ ເລີ່ ມເປີດຂຶ້ນໃໝ່ ກະທັ້ງທີ່ມີໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ປູດທະວີຂຶ້ນ ດັນໃຫ້ບາງລັດຖະບານຕ້ອງຫັນໄປບົ່ງວາງກົດເກນ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆຄືນ ແລະ ກະທຳການລັອກດາວດ້ວຍ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບປ ະສິດທິຜົນຂອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນໃດໆແລ້ວ ເຕັມສອງເຂັມ ຍັງເປັນວິທີການອັນດີເລີດໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນໃນປະເທດອັງກິດ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford University ແລະ National Statistics ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃດໆ ໃຫ້ຈົບໃຫ້ຄົບສອງເຂັມ ຍັງເປັນວິທີການອັນດີເລີດໃນການປົກປ້ອງຈາກແດລຕາຢູ່ ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ເປັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ເປັນປ ະຫວັດການ ແລະ ສະເໜີວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Oxford AstraZeneca ທີ່ໃນຕອນແລກໆ ໄດ້ຜົນດີນ້ອຍກວ່າ ບັດນີ້ຖືກມອງເຫັນວ່າ ພາຍຫຼັງສັກໃຫ້ແລ້ວຄົບສຸດ 4-5 ເດືອນ ແມ່ນມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໄດ້ສູງສຸດ ດັ່ງກັບຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer BioNTech ແຕ່ຢາທັງສອງນັ້ນ ໃນການຕໍ່ສູ້ແດລຕາ ແມ່ນມັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ດັ່ງເມື່ອທີ່ໃຊ້ກັບອາລຟາ ທີ່ອາລະວາດປະເທດອັງກິດ ໃນຍາມໜາວໃນສ່ວນພາກເທິງຂອງໂລກນີ້ຂອງປີກາຍນີ້ ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆເ ວົ້າວ່າ ພວກຕົນເຊື່ອວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ເມີໂດນາ ເກືອບຢ່າງແນ່ນອນ ດີເທົ່າກັນກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອື່ນໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຍັງບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍທີ່ຈະສະຫຼຸບໄດ້ ກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນເມີໂດນາໄດ້ໃນ ເວລານີ້ ພວກເພິ່ນນັ້ນວິເຄາະ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງ ຜົນການກວດທົດລອງເບິ່ງ 2 ລ້ານ 5 ແສນໂດສ ຈາກຄົນທັງໝົດ 743,526 ຄົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ທົດລອງກວດເບິ່ງ ພາຍຫຼັງ 2 ເຂັມ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer BioNTech ມີປະສິດທິຜົນ 93 ເປີ ເຊັນ ຈາກການບຸກລຸກເຖິງສອງສັບປະດາ ທີ່ສຳລັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Oxford AstraZeneca ແລ້ວ ໄດ້ປະສິດທິຜົນພຽງແຕ່ 71 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນເຫັນວ່າ ເມື່ອເວລາຜ່ານພົ້ນໄປ ປະສິດທິຜົນຂອງຢາ Pfizer BioNTech ຕົກ ຕ່ຳລົງ ເມື່ອທີ່ຂອງ Oxford AstraZeneca ບໍ່ປ່ຽນແປງຫຼາຍນັກຈາກເດີມໆ ຂ່າວໆນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ນິວຢອກລະນຶກເຖິງວິກິດໂຄວິດ-19 ອັນເຮືອຮ້າຍທີ່ສຸດ ທີ່ແຕະຕ້ອງນິວຢອກ ແລະ ການລະນຶກເຖິງນີ້ ມີການຈັດຄອນເສີດຂຶ້ນ ນະທີ່ Central Park ໃນວັນເສົາທີ 21 ສິງຫາ 2021

ການໄປຮ່ວມຄອນເສີດນັ້ນ ຕ້ອງມີໜັງສືພິສູດວ່າຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເປັນຢ່າງໜ້ອຍເຂັມໜຶ່ງ ຫຼືມີໜັງສືຢັ້ງຢືນວ່າຖືກກວດເຫັນບໍ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແຕ່ເມື່ອຄອນເສີດນັ້ນຖືກປະກາດອອກມາໃນເ ມື່ອເດືອນກໍລະກະດາ 2021 ນິວຢອກ ດັ່ງຫຼາຍນະຄອນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະບັນຍັດການຕ້ອງຫ້າມອັນໜັກໜ່ວງເພື່ອຕໍ່ສູ້ແດລຕາ ນັ້ນມີດ້ວຍການຕ້ອງມີຫຼັກຖານວ່າໄດ້ສັກຢາ ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ເພື່ອຈະກິນອາຫານການກິນຢູ່ໃນຮ້ານ ອອກກຳລັງກາຍຢູ່ໃນຈິມ ຫຼືໄປເບິ່ງຫໍວັດຖຸບູຮານ ແລະພາບພະຍົນໃນໂຮງໜັງ ພະນັກງານໃນດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆໃນລັດນິວຢອກຖືກສັ່ງໃຫ້ໄປ ສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອິນເດຍ ບໍລີວູດກໍເປັນເຫດການເຜີຍແຜ່ພາບພະຍົນອັນໜຶ່ງອັນໃຫຍ່ໂຕ ໃນວັນອັງຄານທີ 19 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ

ຜູ້ຈັດການການແຂ່ງຂັນກິລານັ້ນ ປະກາດການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກນັ້ນ ຢູ່ໃນສະໜາມກິລາໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຄົນເຂົ້າຊົມເບິ່ງ ຍ້ອນກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຂອງໂຕກຽວ ແລະເຂດອື່ນໆກໍມີການ ແຂ່ງຂັນກັນນັ້ນ ພິທີ Torch Relay ກໍເປັນພິທີທີ່ບໍ່ມີຄົນເຂົ້າຊົມເບິ່ງໄດ້ ໃນວັນພະຫັດທີ 19 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຄົນພິການຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ຫາ 5 ກັນ ຍາ 2021 ອັນມີການແຂ່ງຂັນກິລາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເທນນິສ ລອຍນ້ຳ ແລະອື່ນໆ ໂດຍມີນັກກິລາ 4,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ທີ່ປະເທດເມັກຊິໂກ ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ມີຫຼາຍຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 250,000 ຄົນ ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາແລ້ ວນີ້ ອັນພາໃຫ້ມີແຖວຄົນໄປລໍຖ້າໃຫ້ກວດເບິ່ງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍາວເອົາແທ້ເອົາວ່າ

ຂໍ້ມູນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເມັກຊິໂກ ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າເຖິງເວລານີ້ເມັກຊິໂກມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 3 ລ້ານ 152,250 ຄົນແລ້ວ ອີງຕາມ Worldometer ເຖິງຂ່າວວັນທີ 21 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ປະເທດຄອມມິວ ນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະຊາຊົນລາວ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 11,753 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວ 11 ຄົນ ແລະໃນໂລກນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ເຖິງ 211 ລ້ານ 582,355 ຄົນ ໃນນັ້ນມີຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ເປັນເຖິງ 43,123 ຄົນ ແລ ະຕາຍໄປແລ້ວ 978 ຄົນ SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະໂທລະສັບມືຖື